اولئک هم المومنون حقا، اهي آهن جن سڀ شيء قربان ڪئي، حق جا مومن اهي آهن، مٽي مائٽي رشتو سڀ قربان ڪري قرآن ۽ رسول جي مٿان ايمان ٻڌي بيهي رهيا، سو اهي ماڻهو آهن ڪم جا، ڇا جي مٽي آهي ڇا جي دوستي آهي، قرآن کان پوء ڪهڙي مٽي آهي.

يوم يبعثهم الله جميعا جنهن ڏينهن الله انهن کي سڀني کي اٿاريندو پوء قسم کڻندا جيئن دنيا ۾ قسم کڻندا ها ڪجهه ڪنهن شيء تي ناهن يحسبون انهم علي شيء چوندا ها ته اسان حق تي آهيون پر ڇا جو حق الا انهم هم الڪاذبون ڪوڙا آهن استحوذ عليهم الشيطان شيطان انهن تي قبضو ڪيو آهي قابو پاتو آهي انهن تي شيطان فانساهم ذڪر الله پوء انهن کان الله جو نالو گم ڪرائي ڇڏي شيطان جي وڏي حرڪت آهي الله جو نالو گم ڪرائيندو آهي پنهنجو غافل بڻائيندو آهي انهي کي

ان جي خلاف جيڪو جنگ ڪري ناڪام ذليل ٿئي رب تعالي اهو غلبو فيصلو ڪري چڪو آهي بس ته نبي نبي جي پيغمبري نبي جي پيغمبري جا سپاهي سڀ اهي غالب آهن ان الله قوي عزيز زبردست قوت لا تجد قوما يؤمنون بالله تون نه لهندين هڪڙي قوم جيڪا ايمان آڻي الله تي واليوم الاخر ۽ رسول تي اهڙا ماڻهو جيڪي ايمان الله رسول تي آڻن نه لهندين ڪڏهن اهڙا جيڪي دشمنن سان اٿي دوستي رکن اصل نه رکندا يوادون من حاد الله رسول اهي اٿي محبت رکندا الله جي دشمنن سان رسول جي دشمنن سان من حاد الله من مخالف ولو ڪانوا پوء توڻي هنن جا ابا هجن تڏهن دوستي ڪانه بس ابو آهي ڀلي دوست نه آهي ابناءهم پٽ هجن دوست نه آهي اخوان ڀائر هجن دوست نه آهي

وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، الله تعاليٰ پنهنجي غيب جي فيض سان انهن جي تائيد ڪئي آهي، دل هنن جي اهڙي رشتي کان ڀري ڦٽي ڪيائين پنهنجي تعلق سان، تنهنڪري انهن کي اهڙي حياتي ملي آهي، روح القدس مليو آهي، جبرئيل جو جيڪو فيض آهي الله تعاليٰ هنن کي ڏنو آهي، جبرئيل ڪنهن جو نه مٽ نه مائٽ، بس ملڪي طاقت هنن جي غالب ٿي وئي آهي. مطلب ان جو هي آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته ملائڪ اهڙي هڪڙي آهن شيء، لا يعصون امر الله، الله جي حڪم جي فرمانبرداريء ۾ ۾ هوندا آهن، بي فرماني نه ڪندا آهن. هي پنهنجي انهن سڀني رشتن کي قربان ٿو ڪري، چئبو ته ملڪي طاقت هن ۾ اچي وئي آهي. ايده بروح منه، روح ملڪ کي چئبو آهي، روح فيض کي چئبو آهي، گهڻي معنائون هونديون آهن جيڪي ڪجهه ڪري. روح غيب کي چئبو آهي، خدا جي غيبي طاقت، خدا جو فيض، خدا جي ملڪي طاقت، اهي معنائون اٿس روح جون جيڪي وٺوس. يدخلهم جنات تجري الله داخل ڪندو انهن کي جنات ۾ جو نهرون نهرون تن جي هيٺان وهن خالدين فيها هميشه رهندا بدلو الله تعالي ايڏو وڏو ڏيندو رضي الله عنهم الله انهن کان راضي ورضوا عنه هي به الله کان راضي آهن طرفين راضي ٿي ويا يعني جيڪي ماڻهو دوستي نٿا رکن الله جي مخالف سان پيء هجي پٽ هجي رشتيدار هجي سچي ايمان وارا آهن انهن کي رب تعالي درجا ڏنا صحابا جو شان اهو هيو الله رسول جي معاملي ۾ ڪا شيء اهڙي نه هوندي جنهن جي پرواهه رکن جنهن جي لاء مان توهان کي مثال ڏنو ابو عبيده جو مثال ڏنو ابوبڪر صديق جو مثال ڏنو مصعب بن عمير جو مثال ڏنو اهڙي طرح سان حضرت علي ڪرم الله وجهه حضرت حمزو عبيد بن حارث عتبي کي هنن سڀني کي شيبي کي وليد کي هن کي قتل ڪيو رئيس المنافقين عبدالله بن ابي پنهنجي پٽ کي عبدالله بن عبدالله هو اصلي هڪڙو پيء ٻيو پٽ عبدالله بن عبدالله بن ابئي بن سلول سلول هي رن ان جو پٽ هو ابن ابئي ان جو نالو هو عبدالله تنهن جو پٽ به هو عبدالله هي عبدالله مسلمان هو سچو ان اچي نبي سائين کي چيسي مان ابي کي ماريان پوء گهٽ وڌ ٿو ڳالهائي چي نه پيء کي نه مار نبي سائين جن منع ڪيسي جي نه پڇي ماري اچيس ته پوء سبق سيف العذل قرار وهي وڃي ها پوء ڇا ٿئي ها

ڳجهه جي خبر خدا کي آهي الله راضي انهن کان هي راضي پنهنجي رب کان اولئڪ حزب الله الله جي جماعت الا ان حزب الله هم المفلحون خبردار الله جي جماعت ڪامياب ئي ڪامياب آ تنهن ڪري پنهنجي رب جي جماعت ۾ داخل ٿي وڃو هتي سورت مجادله

گڏ ڪرڻ، اٿارڻ ۽ هن ۾ اول الحشر ٿو اچي معنيٰ پهريون اجتماع، پهريون اٿپ. ڳالهه هي آهي ته بنو نضير قبيلو شام جي ملڪ جو يهودين جو هڪڙو قبيلو آهي. حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جون تعريفون تورات ۾ ڏسي انهن جي اهل علم اهو فيصلو ڪيو هو انهي نبي سان ساٿ ڏئي وري حڪومت کي موٽائينداسين ۽ الله جي هيڪرائي ۽ ان جي حڪومت کي هلائينداسين انهن کي نشانيون مليون هيون تورات ۾ اهڙي علاقي ۾ اهو ايندو هجرت ڪري هن ملڪ جون پٿريون ڳاڙهيون هونديون علاقي ۾ کجيون ڪثرت سان هونديون کجور جا گهمندي پوء ان ملڪ ۾ اچي پهتا يثرب جو علاقو ائين رهجي ويا گهڻي زماني کان ٽي قبيلا هئا بنو قينقاع بنو نضير بنو قريظه هي بنو نضير قبيلي جي متعلق آهي حشر سورت ٻن ميلن تي پري پيا نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جڏهن هجرت ڪري آيا مديني منور ته ان بنو نضير سان صلح جون ڳالهيون ٿيون. اسان توهان تي چڙهائي نه ڪنداسين ۽ توهان سان جيڪو وڙهندو ان سان اسان وڙهنداسين هنن چيو ته اسانجو به توهان سان اهو معاهدو توهان جي دشمن سان اسانجي دشمني هوندي پاڻ ۾ ڀائيچارو ۽ صلح فرمائيو ٺيڪ آ. پوء نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي لڙائي ٿي قريش سان بدر جي موقعي تي ڏاڍو خوش ٿيا يهودي اها هنگامي اتفاقي اوچتي لڙائي هئي تنهن ڪري نصرت جي ضرورت وڌيڪ ڪانه پئي ائين پنهنجي عافيت ۾ رهيا مگر فتح تي ڏاڍو خوش ٿيا چيو هي اهو نبي آ جنهن جي متعلق اسان تورات ۾ وصفون پڙهيون آهن بيشڪ هو هن جو هنن ۾ ڪيترا ماڻهو نيڪ ۽ چڱا به ٿي پيا حضرت عبدالله بن سلام جهڙا ماڻهو يهودي مسلمان بڻجي ويا يهودين مڃا ٻيهر احد جي لڙائي ٿي احد جي لڙائي ۾ نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جي ساٿ کي صدمو پهتو، ماڻهو شهيد ٿيا، تڪليف آئي پر الله تعاليٰ فضل ڪيو جنگ فتح ٿي وئي ٻڌي مس ڪافر وري به ڀڄي آئي. اتي وري هنن کي شبهه پئجي ويا
اهو نبي هجي ها ته ڪا شڪ ڪي ماڻهو هن جا ايترا مرن ها جنگ جي معنيٰ اها ته ڪانهي الحرب سجال ٻوڪو آ ڪڏهن هو ڀري ڪڏهن ڀري هو آ آخري فتح انبياء جي هوندي آ نبين جي ان ۾ وري ڪجهه گمراهه ٿي پيون دليون هن جون انهيء درميان بير معونه جا ڪي ماڻهو هيا هيا ڪي منافق انهن نبي سائين کي اچي چيو ته سائين اسان کي ڪجهه ماڻهو ڏيو اسان پنهنجي ڳوٺن ۽ علائقن ۾ قرآن پڙهنداسين

پنهنجي ان سنگت جي موت جو هن جي طبيعت ۾ اهڙا جذبات هيا جنهن جي ڪا حد نه سو جيئن موٽي پيو اچي مديني ڏي واٽ تي هڪڙا ٻه ڪافر نظر آيس ان طرف جا انهن کي ماري ويو ان جذبات ۾ هيو جو اڻهتر پنهنجا عزيز دوست مرندا ڏٺائين هي بچي ويو

انهن ۾ به بنو النضير وارا جيڪي معاهد عهد ڪندڙ هيا انهن سڀني ۾ فرمايون ته تهان اسان جو پاڻ ۾ عهد نامو ٿيل آهي تنهن ڪري هڪ ٻئي جي مدد ڪريون ان خون بها ديت ڀرڻ ۾ تهان به اسان سان بجار ۾ ساٿ ڏيو هن کي چئبو آهي بجار قومي چندو يهودين چيو ته حاضر اسان ڏيون تهان هتي ويهو. جاء هئي هڪڙي ان جي ڀرسان ٻاهران کڻي پاڇي ۾ ويهاريون. حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعالٰي عنه ۽ ڪجهه صحابه نبي سائين سان ٻه ٽي ڄڻا هيا. پاڻ ۾ چيون ته هاڻي وارو ڪيون آيو آ. ڪوٺي تي پٿر وڏو کڻي اچجو مٿان اڇليون سڄو پيسجي وڃي. ائين ڪيون. وڏو پٿر کڻي آيا ڪوٺي تي. اٿلائڻ تي هيا ڪجهه اڃا وقفو هيو جيسين

وري به اسان کي گهرائي ته توهان سان بجار ۾ امداد ٿا ڪريون، توهان ايڏيون سازشون ايڏيون حرڪت ڪيون. هنن ڏوهه قبول ڪيو چيائين ته اسان جي اها غلطي آهي. فرمايو بس جي توهان غلطي مڃي آهي ته هاڻي نڪري وڃو، علاقو خالي ڪريو. خيبر هليا وڃو، جيڪي يهودي توهان جا هوڏانهن مرڪز آهي هوڏانهن هليا وڃو. عبدالله بن ابي منافق ڏهن ڏينهن جو هنن کي موقعو ڏنو نبي سائين فرمايو ڏهن ڏينهن جو موقعو اٿو توهان سامان سڙو جيڪو هجي سو به ڀلي کڻي وڃو علاقو خالي ڪري وڃو توهان اسان جي پاڙي ۾ رهڻ جهڙا هاڻي نه آهيو عبدالله بن ابي يهودي منافق يهودي نه هو، ائين هو ٻيو عرب منافق. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کان دل ۾ ڪڙهندو هو ۽ ظاهري مسلمان به ٿيو هو. سبب اصل اهو ته انهيء پٽ جا ماڻهو اتفاق ڪري چڪا هئا ته هن کي امير بڻائينداسين. ڳالهائڻ جو چست، چالاڪ، اٽڪلي، تراڙي حاڪم گهڻو ڪري اڄوڪي زماني ۾ ۽ پراڻي جاهليت جي زماني ۾ جيڪو بدمعاش علاقي جو هوندو هو، ان کي ڪندا هئا.

ڀلي اهو توهان تي حملو ڪري مان توهان سان مدد ڪندس، جنگ ۾ مان توهان کي مدد لاء مڙس ٿجو هي توهان کي اٿاريندو، هنڌ مسلمان ٻه هزار ماڻهو توهان سان مدد ان اهي جيڪي يهودي آيا سي انهي ڳالهه تي ٽيڪ تي ويهي رهيا ڪعب بن اشرف وغيرهه ٻيٽ ويهي يهودي هجن پوء صاحب ڇا ٿيو جو نبي سائين جن چڙهائي ڪئي هي ڏهن ڏينهن تي نه نڪتا پنهنجا ماڻهو وٺي باقاعدي جيئن فوجي تياري ٿيندي آهي ڪري وڃي ڳوٺ تي گهيرو ڪيو منافق هڪڙي به سر نه ٿيو گهرن ۾ لڪي ويهي رهيا هنن جو واسطو جنگ سان ته ڪونه هيو مڙئي هنن کي وڌيڪ سازش ۽ شرارت ڪرائڻي هئي يهودين جي ڪوٽن تي گهيرو ٿي ويو، باغن تي گهيرو ٿي ويو، مسلمان چوڌاري هٿيارن سان مسلح بيهجي ويا. آخر انهن جا باغ بڻ کجيون ڪپڻ لڳا ڪن وري چيو ته بابا اهو الله تعاليٰ الله جو رسول ڪندو الله تعاليٰ ڪندو الله جي رسول کي اها فتح ٿيندي اسانجي ملڪيت اسانجو علاقو آهي تنهن ڪري هرگز سڀ وڻ نه وڍيو ڪن وڍيا ڪن نه وڍيا اجتهادي هڪڙو صحابه ۾ خيال ٿيو. هڪڙن چيو ته وڍي ڇڏجن، رعب پوي، اذيت هنن کي اچي ۽ ذليل پاڻ کي سمجهن. ٻين چيو ته ڪجهه هجن. بهرحال ڪجهه وڻ ڪپجي ويا، ڪجهه رهجي ويا. ڪافرن ڏٺو ته ڪا صورت ڪانهي بچاء جي. هنن آڻ مڃي، چيو اسان کي جيئدان ملي پر جيئدان. وري به نرمي ۽ ايڏي رحمت!

اهو به چڱو آهي ۽ ان جي تسلي ڏيارڻ لاء انهن سان گڏجي ڪعبت الله جي غلاف ۾ اچي چنبڙي قسم ڪيون اسان توهان جو معاهدو آهي توهان سان مدد ڪنداسين توهان اچجو ائين ٿي سوچو اها غداري ڪعب بن اشرف ڪئي حضور انور صلي الله عليه وسلم ڪعب بن اشرف کي حڪم فرمايو ته من لڪعب بن الاشرف هي وچ ۾ ۾ معاملو ٿيو فانه آذي الله ورسوله هو رنڊيون آڻائي راڳ ڳارائيندو هو نچائيندو هو نبي اڪرم صلي الله جي خلاف شعر چورائيندو هو هجو وڏا بڇڙا گلا جا شعر ڳائي ڪچهريون ڪوٺائي اتي ائين ڪندو هو منافق به ان ۾ ويندا هئا راتين جو اهي ڪچهريون ٿينديون هيون نبي صلي الله عليه وسلم جن کي خبر پئي فرمايو ته ان جي لاء ڪو آهي همراهه محمد بن مسلمه اٿيو

پوء قوم آخر جهڪي پئي، مجبور ٿي، انهن جي دلين ۾ خوف آيو، صلح جي طبل طلب ڪيون، نبي سائين فرمايو ته صلح اهو آ ته تهان نڪري وڃو. ٽي ماڻهو هجن تهان جا، اٺ هجي هڪڙو، ڀلي تهان اٺ ڀري کڻو، آڪهيون وڏيون هنن جون. سامان وساز کاڌو پيتو پوء ڪي خيبر ڏي ويا ڪي حيره ڏي ويا ڪي شام ڏي ويا هي بنو نضير جو معاملو ائين ٿيو آهي سورت حشر جيڪا نازل ٿي آهي سو ان جي جواب ۾ نازل ٿي آهي ڪن ماڻهن عرب جي قبيلي وارن هن ڳالهه تي طعنو ڪيو ته نبي چوندو آهي ته اسان امن جا حامي آهيون فساد ملڪ ۾ نه وجهندا آهيون زيان نه ڪندا آهيون سو ان جا وڻ وڍرايائون، ان کي تڙائي ڪڍيائون، حالانڪه حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن انهن جي ايڏي غداريء جي جواب ۾ اهو ڪم ڪيو، جڏهن ته صلح هيو، هنن کي ڪافرن سان ايتري گٺ جوڙ نه هئي ڪرڻي ته به ساڳو امن ۽ آرام سان ۽ قرار سان جيئن هڪ انسانيت کي پنهنجي کي آزاد ڪرڻو هوندو آهي ظلم کان اهو طريقو اختيار ڪيون نه ته وڌيڪ سزا جا مستوجب هيا

من ديارهم پنهنجي ڳوٺن کان رب تعاليٰ انهن کي تڙائي ڪڍيو ان بدعهدي جي سلسلي ۾ لاول الحشر پهرين اجتماع لشڪر جي تي لشڪر جي پهرين اجتماع تي پهريون لشڪر جو حملو ٿيو جايون ٻايون پنهنجون ڦٽي ڪري سامان سرڙا کڻي جيڪي کڻڻا آهن هليا ويا. ڪنهن به هڪڙي مسلمان کي اهو خيال نه ٿيو ته هنن کان ڪا شيء گهرجي، کڻي وڃن ته کڻي وڃن، علائقو ڇڏائين. جنهن وقت کان وٺي اهي آيا ها، ٻه سؤ ورهيه گذريا ها انهن يهودين کي هتي نبي سائين جي انتظار ۾، پيڙهيون گذري ويون هيون. خانداني روايتون انهن جون قائم هيون، هڪ ٻئي کي وصيت ڪندا ها ته آخر زماني جو نبي اچي ته ان سان تعاون ڪجو. اڳيان هنن جا اهڙا ڀلا نيڪ پويان به انهي نيت تي رهيا جڏهن نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن آيا دلين ۾ سمجهيو پوء انهن ۾ شرارت آئي مخالفت ڪئي هاڻي انهن کي اتان تڙيو ويو وڏي ۾ وڏو عذاب ٿيو انهن جي لاء باقي اڃا ڪجهه بچا ڪجهه خيبر ۾ ۾ رهيا نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن پوئين وقت ۾ فرمايو اخرجوا اليهود من جزيرة العرب يهودين کي عرب جي علاقي مان ڪڍي ڇڏجو سيدنا عمر فاروق رضي الله تعالٰي عنه ان جي مٿان عمل ڪيو خيبر جي به فتح ٿي انهن کي مزارع ۽ ڪڙمي ڪري رکيو ويو ڪاشتگار ٿي رهيا حضرت عمر فاروق خيبر مان انهن يهودين وڏيرن کي گهرايو جيڪي ڪاشتگارن جا امير هوندا ها، ڪڙمين جا. خيبر جي فتح کان بعد اهي اتي ڪڙمي ۽ ڪاشتگار ٿي رهيا. ملڪيت الله الله جي رسول جي ٿي، قرآن شريف فرمايو فيصلو اهو آ ڀلي ڪڙمي ٿي رهن. پوء پاڻ جڏهن فرمايو اخرجوا اليهود من جزيرة العرب عمر فاروق هنن کي گهرايو چيائين ته هاڻي وقت اچي ويو آهي توهان کي ڪڍڻو آهي هن ملڪ منجهان. انهيء چيس هذه هزيلة من ابي القاسم يا عمر عمر اي ابو القاسم ڀوڳڙو ڪيو اسان سان ته هن کي ڪڍجو اسان کي ڇا جي لاء ڪڍندؤ چيس الله رسول جا دشمن نبي جي ڪلام کي تون ڀوڳ و خوش طبعي چوين ته تون پاڻ خبر پوندي جڏهن تون ڏاچي تي چڙهندين ۽ ڏاچي توکي ڊوڙائي ڪڍندي ته هو شام نڪرندين پرتي ڪڍو هنن کي خيبر منجهان تڙائي ڪڍي پوء يهودي عرب جن ٻيو عذاب اهو ٿيو ته نبي سائين فرمايو ته انهن کي ان علائقي مان جامو ڪڍي ڇڏجو ڪجهه وقت کان بعد پوء انهن کي اتان ڪڍيائون عمر فاروق جي زماني ۾ جيئن نبيء جو فيصلو ۽ نبيء جو عمل الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان اهو عذاب ڪيوسين نبي جي هٿ تي انهن جي مٿان اهڙي طرح سيدنا عمر فاروق جي هٿ تي جيڪو عذاب به يهودين سان ٿيو، ان کي به الله تعاليٰ قرآن ۾ اڳي ئي فرمايو ته ٻيو عذاب به اسان هنن تي ڪنداسين جيڪو ٿيو انهي وقت. معنيٰ خلافت عمر فاروق جي ۽ نبوت رسول الله صلي الله عليه وسلم جي ٻه ڪردار يهودين جي حق ۾ ادا ڪيا. نبي سائين جن هڪڙو دفعو انهن کي تڙايو. خيبر تائين، وري عمر فاروق هنن کي تڙائي شام ڏي ڌڪي ڦٽي ڪيو، هڪڙو عذاب ٻيو عذاب، الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهي اسان ٻه عذاب ڏناسين، جيئن نبوت اسان جي هٿ جي هٿ جي شيء هئي موڪليل، اهڙي طرح خلافت به اسان جي هٿ جي شيء موڪليل هئي، جيئن نبي ۽ نبيء جا ڪارناما اسان کي قبول، تيئن خليفن ۽ انهن جا ڪارناما اسان کي قبول، خلافت عمر فاروق جي قرآن پاڪ منجهان ائين ثابت ٿي ٿئي، خاص مسئلو آهي.

فقذف في قلوبهم الرعب پوء الله تعالي انهن جي دلين ۾ ڌاڪو وڌو يخربون بيوتهم انهيء ڳالهه تي رضامند ٿيا ته اسان وڃون پنهنجا گهر به ڊاٿئون مسلمانن جي هٿن سان به پنهنجي هٿن سان به مسلمانن جي هٿن سان ئي ته مسلمانن انهن جي گهرن ۽ جاين کي جيڪي ڇڏي وڃي ڪوٽ ۾ لڪا ها انهن کي ڊاٿو ۽ ان جا وڻ بڻ ڪپيا اهي ڄڻ مسلمانن جا هٿ ٿيا سبب پاڻ بڻيا ۽ پنهنجي هٿن سان پاڻ به ڊاٿئون

انسان ذات جي دشمني، دنيا جي پوڄا، ڪهڙو برو انجام آ انهيء جو! ظاهري اسباب تي، هٿيار پنهوار تي، مال ملڪيت جي قوت تي ۽ پنهنجي ڏنگائيء تي ماڻهو ڀروسو ڪري، رب جي گرفت ۽ پڪڙ کان غافل ٿيڻ عقلمند جو ڪم ناهي. تڏهن فرمائي ٿو فاعتبروا يا اولي الابصار اي بصارت وارؤ، اي اکين وارؤ، عبرت وٺو. عجب ڪريو، ڪيئن الله تعاليٰ ايڏي طاقت کي ختم ڪري ڇڏيو. ولولا ان ڪتب الله عليهم الجلاء جيڪڏهن الله تعاليٰ انهن جي مٿان جلاوطني نه لکي ها، لعذبهم في الدنيا دنيا ۾ ئي عذاب ڪرين ها ٻيو پر متبادل عذاب ٿيو هڪڙو عذاب لٿو ٻيو آيو. اهو ڪهڙو عذاب؟ انهن کي اتي جو اتي قتل ڪرايو وڃي ها. پر چيسون ته ٺهيو، قتل نه ٿا ڪرايون جو هنن غداري ڪئي آهي صرف يهودين مسلمانن جو ڪو مسلمان نه ماريو آهي. تنهنڪري انهن کي قتل جو حڪم نه ڏنوسين نه ته اهو عذاب ڏيون ها. باقي انهن کي اسان متبادل عذاب ڏنوسي لڏ پلاڻ، جلاوطني. جيڪڏهن الله تعاليٰ نه لکي ها انهن تي جلاوطني، اها لکجي چڪي هئي ته جيڪر انهن کي عذاب ڏئي ها دنيا ۾، دنيا ۾ عذاب اهو جو مسلمانن جي هٿان انهن کي قتل ڪرائجي ها، غداري جي سزا ۾، پر رب تبارڪ وتعاليٰ هنن تي ايتري نرمي ڪئي جو بجاء هن جي جو ان کي قتل ڪرائجي. خدا جي حڪمت انهي ڳالهه جي تقاضا ڪندڙ ٿي جلاوطني ڪافي آهي. اها تخفيف ۽ هلڪڙائي دنيا جي سزا ۾ ٿي. آخرت جي ابدي سزا ڪافر جي لاء جهنم آهي، اها ڪانه ٽرندي. ولهم في الاخرة عذاب النار آخرت ۾ جهنم جي باهه آهي. ڇو اها سزا هنن کي ڇو آهي؟ دنيا جي جلاوطني، آخرت جو جهنم، ذلڪ بأنهم، ان ڪري ته شاقوا الله، انهن الله جي مخالفت ڪئي، ورسوله ۽ رسول جي مخالفت ڪئي. الله ۽ رسول جي جيڪو مخالفت ڪندو، ان جي حڪم عدولي ڪندو، بي فرماني ڪندو، انسان ذات جي دشمني، نبي ۽ نبي جي پروگرام ۽ قرآن جي جيڪو دشمني ڪندو، الله تعالي ان جي لاء اهو عذاب رکيو آهي. ومن يشاق الله جيڪو مخالفت ڪندو الله الله جي رسول جي فإن الله شديد العقاب پوء الله تعالي سخت عذاب ڪندڙ آهي يعني اهڙي مخالفن کي سخت سزا ملندي. مڪي مڪرم جي مشرڪن ۽ ٻين ڪافرن طعنو ڪيو. چي پاڻ کي چوندا آهن ته اسان امن پسند آهيون، حفاظت ڪندڙ آهيون. سو هاڻي ته سائين هنن جا وڻ به وڍيائون، جايون به ڊاٿائون، انهن کي تڙي به ڪڍيائون. اعتراض ڪندڙ کي ته اعتراض ئي ڪرڻو هوندو آهي، ان جي بيواجبي کي ته ڏٺائون ڪونه، هنن ڪيتري قدر غداري پي، بدعهدي پي ڪئي، نبي سائين جي مٿان ڇپ اڇلڻ ۽ ڪافرن سان ڳٺ جوڙ ڪرڻ، غداري ڪرڻ، انهن کي وڃي اڪسائڻ، جنگ تي ڪعب بن اشرف،

معنيٰ مسلمانن جي انهيء ڪم کي مختلف ڪم هو، هڪڙن وڻ ڪپيا ٻين چيو ته سڀ نه ڪپيو، الله فرمائي ٿو ٻئي منهنجي مرضي هڪڙن جي دلين ۾ وجهم ته ڪپيو ته جيئن انهن تي رعب پوي ٻين جي دلين ۾ به وڌم ته توهان رکو جو اهو علائقو پنهنجو آهي پنهنجي علائقي کي زيان نه ڪيو جو ملڪيت توهان جي ٿيندي. فتح کان بعد مسلمانن تي ڪافرن طعنو ڪيو. ان طعني جو جواب اهو ٿيو ته اهو الله جو سڀ حڪم هيو. پوء انهن الله تبارڪ و تعاليٰ جي تقديري حڪم جو پنهنجي تدبيري معاملي ۾ عمل ڪري ڏيکاريو. تقدير ۽ تدبير پاڻ ۾ ملي ويا. هڪڙي تقدير هئي ته وڻ ڪپجن، هڪڙي دليون انهيء تي تيار ٿيون. ٻي تقدير هئي ته وڻ ڪجهه بچن. ٻي ته ٻيون دليون انهن سان تيار ٿيون. الله فرمائي ٿو ته اهو اسان جو حڪم آهي. اها تعميل هئي الله جي تقدير جي، اهو فساد نه هو، ان گهري حڪم حڪمتن کي خدا پاڻ به ڄاڻي ٿو. ائين ٿي پيو. معنيٰ انهيء قسم جو طعنو جيڪو ڪفار ڪيو هو، الله تعاليٰ لاهي ڦٽي ڪيو. فرمائي ٿو ٺيڪ آهي سو مسلمانن کي به ڪجهه محسوس پئي ٿيو ته شايد اسان غلطي ڪئي آهي. الله تعاليٰ مسلمانن کي عزت ڏني. ڪافرن کي ذليل ڪيو، جيڪي وڻ ڇڏيا ويا انهن ۾ مسلماني جي مسلمانن جي ڪاميابي کان بعد انهن جي ڪم آيا، جيڪي ڪپيا ويا ڪافرن جي غيظ ۽ غضب جو سبب بڻيا ائين الله تبارڪ وتعاليٰ فيصلو ڪري ڇڏيو پوء اهو مال

هڪڙو دولتمند کي ڳوليندو اچي گهرندو، اهو ٿيو سائل. ٻئي کي دولتمند ڳوليندو ۽ ان کي تلاش ڪري هن جي حاجت کي پورو ڪندو. معنيٰ فقير امير کي ڳولي، امير فقير کي ڳولي. اسلام جي اندر اها شيء آ. جيڪو بي حجاب فقير آ، ڀلي امير کي ڳولي وٺيس، چيس مان کي ڏي. امير جيڪي شيء ڏئي ٿو ان کي نه سمجهي ته منهنجي هئي، ان جي هئي پر مان وٽ پيل هئي. وري امير ڳولي ۽ غريبن کي ڏي، اهو به حق آ.

رسيد آهي الله جو حڪم، جاتي پهچي اهو ڏيڻو آهي. گهرندڙ جي گهري ان کي به ڏيڻو آهي، جيڪو نه ٿو گهري پر پاڻ تلاش ڪري ان کي اتي گهر پهچائڻو آهي. اهو الله جو خليفو آهي اهو شخص نائب آهي رب جي ملڪيت جو. هي ملڪيت ڦٽي ڪري ويا. هنن الله جي رستي ۾ ملڪيت ڪم ۾ نٿي آندي. الله تعاليٰ غيور آهي ساري ملڪيت کسي الله رسول پنهنجي قبضي ۾ ڪئي. ما افاء الله علي رسوله، جيڪي بخشيو، موٽايو، الله تعالي پنهنجي رسول تي، منهم، انهن، ڪافرن منجهان، ملڪيت کي، اها اهڙي هئي جو فما اوجفتم عليه من خيل ولا رڪاب نڪو توهان گهوڙا ڊوڙايا نڪي ڪو اٺ، محاصرو هو توهان جي پيادن جو، يعني پيادن جي محاصري ۾ هو ڀاڙي ٿي پيا. آخر معافي وٺي ملڪ ڇڏي ويا. ملڪيت جايون، زمينون، پوکون، وڻ، کجين جا باغ اهي سڀ الله رسول جا آهن. تهان ڪو نه گهوڙو ڊوڙايو نه ڪا محنت ڪئي نه ڪو اٺ نه ڪي جنگ. ولٰڪن الله يسلط رسله عليٰ من يشاء پر الله جنهن رسول کي غلبو ڏي جنهن تي چاهي اها الله جي مرضي آهي. والله عليٰ ڪل شيء قدير الله تعالي هر شيء تي قادر آهي. هاڻي اها الله جي ملڪيت سمجهڻ گهرجي. ان کي چئبو فيء معنيٰ موٽيل ملڪيت. ڪافرن جي هٿان نڪري الله رسول جي هٿ ۾ آئي. مطلب ان جو هي آ. ته انهيء کي ڪهڙي طرح سان استعمال ڪبو سو انهيء جي لاء رب تعاليٰ فرمايو ته هن جي استعمال جو طريقو هيء آهي ما افاء الله عليٰ رسوله جيڪي موٽايو الله مال پنهنجي رسول تي من اهل القريٰ انهي ڳوٺاڻن کان ڳوٺاڻن جيڪا ڦٽي ڪئي دولت ملڪيت جيڪا کڻي ويا کڻي ويا فلله اها الله جي آهي وللرسول ۽ رسول جي آهي الله جي آ معنيٰ خزاني جي آ، رسول جي آ معنيٰ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي آ اها انهي جي آ پوء جن نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم سان مدد ڪئي مٽن مائٽن منجهان انهن کي ڏبي نبي پاڻ به استعمال ڪري پنهنجي عزيزن رشتيدارن کي جن نبي سان مدد ڪئي هي دين جي انهي ڪم ۾ انهن کي ڏي يتيمن کي ڏي، مسڪينن کي ڏي، مسافرن کي ڏي. بهرحال جيڪي امير آهن اميرن کي اها ملڪيت نه ڏبي. لڪي لا يڪون، ڪي لا يڪون جيئن متان ٿي پئي نه ٿئي جيئن سرمايو، غنين ۽ آسودن جو. ان کي آسودن ۽ غنين جو سرمايو ڪونه چئبو پر اهو غريبن کي ڏبو. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جا مٽ مائٽ جيڪي نبي سائين سان مدد ڪندا ها اهي به. مطلب هي آهي ته اهي جيڪي مال ملڪيت جيستائين نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن استعمال ڪيا تيستائين ته ان جي مرضي تي هيا ان کان بعد اهي مال جيڪو ملڪ جو حاڪم هوندو ان جي تصرف ۾ ويندا جيئن خليفا ٿيا اهي پنهنجي صوابديد تي استعمال ڪندا مالڪاڻي طور تي استعمال نه ڪندا مشورو ڀلي مسلمانن کان وٺن عام ضروريات ۽ مصلحتن ۾ خرچيندا هن کان سواء باقي ٻيا مال مال غنيمت آهن مال غنيمت جنگ مان حاصل ٿيل مال پنجون حصو ڪڍي الله جي رستي ۾ رکبو خاص لشڪر جي لاء هوندو آهي جنگ جي وقت باقي چار حصا انهن مجاهدن ۾ ورهائي ڏبا. واعلموا انما غنمتم من شيء جيڪو ڏهين سيپاري ۾ الله تعاليٰ مسئلو فرمايو آهي. بهرحال اهو ته ائين غنيمت جو مال آهي، غنيمت هڪڙي شيء آهي جيڪا جنگ منجهان حاصل اچي پر جنگ مان حاصل نه اچي ائين حاصل ٿئي جيئن بنا جنگ جي حاصل آهي ان کي فيء ڪري چئبو آهي ۽ فيء ۾ نبيء جو اختيار آهي جاڏي استعمال ڪري. پوء ان جي لاء ٻڌائي ٿو ته پنهنجي مائٽن مٽن کي به ڏي، يتيمن مسڪينن کي ڏي، اميرن غريبن سڀني کي ڏي. نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم کان بعد ذوي القربيٰ ۾ ۾ ٻه قسم ها، هڪڙا امير ٻيا غريب، پهرين اهو فرق نه هيو. مدد جو مسئلو، نبي سان جيڪو به مدد ڪندو هو ان کي ملڻ گهرجي. نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جي وفات کان بعد نبيء سان ذاتي مدد جيڪا هئي مٽيء واري اها ته ختم ٿي وئي. هاڻي انهن جي اميرن کي نه پر غريب جيڪي مدد ڪندا اهو سادات انهن جي خدمت ٿيندي ۽ اها ڏبي انهن کي ٿيندو رهندو جيڪو مال غنيمت آهي ان منجهان به انهن کي ڏبو جنگ ٿيندي مال غنيمت ٿيندي ان ۾ شريڪ ٿيندا انهن کي ملندو اهو الله جو حڪم آهي ان کي ذاتي سرمايو اميرن جو نه بڻائبو اهو حاڪم پنهنجي مرضيء تي خوشامند تي ڏئي ائين نه ٿيندو يا اميرن کي ڏئي ڇڏي ائين به نه ٿيندو وما اتاڪم الرسول پوء انهي ۾ توهان کي جيترو ملي اهو توهان کي رسول ڏنو اهو وٺو وما نهاڪم عنه جنهن کان توهان کي روڪي فانتهوا پوء توهان اهو رڪجي وڃو مطلب ته نبي پاڪ جي ڏيڻ تي توهان اعتراض نه ڪريو اها الله جي خاص هدايت آهي. جيڪڏهن غلطي ڪا ڪو ڪندو، واتقوا الله خدا جو خوف ڪجو، ان الله شديد العقاب اعتماد جو مسئلو آهي، الله تعالي عذاب ڪندڙ آهي سخت رسول جي نافرمانن تي ته متان رسول جي بيفرماني ٿئي الله جو عذاب اچي وڃي. ان واسطي جيڪي فقراء آهن، مهاجرين، انهن کي به ڏيو. الذين اخرجوا من ديارهم جيڪي پنهنجي ڳوٺن کان تڙجي نڪتا. انهن کي ڪافرن ايذاء ڏئي ڪڍيو پوء نبي وٽ اچي وقت گذاريون ۽ پنهنجا ٻار ملڪيتون ڇڏي آيا يبتغون فضلا من الله الله جو رضا ۽ فضل پيا طلب ڪن ته الله اسان تي راضي ٿئي دين اسان کي گهرجي ڳوٺ وطن مٽ ڦٽا ڪيون انهن کي به ڏيو الله جي رضا ۽ فضل گهرن پيا. ينصرون الله پنهنجي سرن سان الله جي مدد ڪيون، دين جي مدد ڪيون ۽ رسول جي. اولئڪ هم الصادقون الله فرمائي ٿو اهي سچا ٻانها. ان مسلمان ۾ ان مال ۾ عام مسلمانن جي ضروريات ۽ حاجات سان گڏ جان نثار صحابي، سچا مسلمان قرباني وارا، جن محض الله جي خوشنودي خاطر رسول جي محبت ۽ ان جي اطاعت ۾ گهر ٻار ڇڏي، مال ملڪيت ڦٽي ڪري، خالي هٿ هٿن سان اچي، وطن ڦٽو ڪري نڪري هيڏي آيا، انهن کي به ڏيو. انهن جي به اها آهي. والذين تبوؤ الدار والايمان جن شخصن گهر ڏنا ٽڪايو جاء ۾، معنيٰ انهن کي گهر ڏنائون ۽ ٽڪايائون ايمان کي، من قبلهم اڳي ئي، معنيٰ انهن مهاجرن جي اچڻ کان اڳ ۾، اڳ ۾ ئي اسلام اچي چڪو هو نبي سائين جي هجرت کان، جيڪو جيڪو ويو پيو ان کي جايون به ڏين پيا ۽ ايمان سان به انهن وفاداري ڪئي پوء نبي سائين جن هجرت ڪري آيا انصار جنهن کي چئجي جيڪي انهيء جاء ۾ ٽڪي پيا ها.

۽ نه ٿا لهن پنهنجي دل ۾ ڪا تنگي، ڪا لالچ جي تنگي ته اسان کي هنن منجهان ڪو نفعو پهچي. مهاجرين مان، مما اوتوا، جيڪي جو مهاجرن کي مليو، پرواهه نه ٿا ڪن انصاري، چون ٿا غريب اهن، اسان ڏيندا آهيون هنن کي، هاڻي الله جي طرفان هنن کي مليو آهي شڪر ٿيو. ويؤثرون علي انفسهم، گهرج پئين ٿي ته پاڻ کي بکيو رکي انهن کي ڏين ٿا، الله انصار جي ايڏي تعريف ڪئي آهي مديني جا جيڪي رهاڪو هئا، مديني واسي، ولو ڪان بهم خصاصه، توڻي هجي انهن کي بک، اهي ماڻهو انهن کي به ڏيو، انصار جي به مدد ڪريو، مجاهد آهن اهي، قرباني وارا آهن، دين ۽ ديندارن سان هنن پنهنجي خدمتون وابسته رکيون آهن. ومن يوق شح نفسه، جيڪو ماڻهو پنهنجي نفس جي حرص کان بچي،

اڳرائي ڪرڻ وارا مهاجر جن هجرت ڪئي ۽ انهن جي وري مدد ڪئي نصرت وارا انصاري ۽ ٽيان قيامت تائين جيڪي مهاجر ۽ انصار جي طريقي سان قرباني ڪندا نبي جي دين تي جان ۽ مال سان صدقي رهندا نثار ٿيندا انهن ٽنهي پارٽين جي لاء اجر ساڳو آهي ڪهڙو اجر آهي انهن جي لاء رب تعالي انهن جي لاء جنت تيار ڪئي آهي مغفرت ڪئي آهي ۽ ان کي وڏن درجن ۾ پاس ڪيو آهي. بخشيش، درجا وڏا، امتحان ۾ پاس. جهڙو مهاجرن کي تهڙو انصارن کي، پر اهو فيض قرآن جو قيامت تائين تنهنڪري جيڪو انهيء طريقي سان زندگي جو گذاريندو انهن کي به انهيء پارٽي ۾ رکي ساڳي نعمت، ساڳي قبوليت، ساڳي عزت، ساڳا انعام. جيڪي شخص انهن سان مخالفت ڪندا ۽ مقابلو ڪندا، مهاجرن کي گهٽ سمجهندا، انصار کي گهٽ سمجهندا، قيامت تائين انهن جي تابعدارن سان جيڪي غداري ڪندا ۽ انهن کي گهٽ سمجهندا، ديندارن جي دين تي انهن کي اعتراض هوندو. اهو صحابه تي اعتراض آ، اهو پوء نبي تي اعتراض آ، پوء قرآن تي اعتراض آ، پوء انهن کي ڪاميابي به نه ٿيندي. فوز عظيم ڪاميابي اها به نه ٿيندي. پاس به نه ٿيندا ۽ جنت به نه ملندي مغفرت به نه ٿيندي الله انهن جا گناهه به نه بخشيندو جنت به نه ڏيندو پاس به نه ڪندو ڇو ته ٽي نعمتون آهن مهاجرين انصار ۽ تابعدارن کي جيڪي انهن جا دشمن ٿي پوندا ٽن نعمتن کان اهي بي نصيب آهن وڏو مسئلو صحابه جي دشمني صحابه جي عزت جي بدلي ۾ اها رسول جي دشمني آهي قرآن جي دشمني الله فرمائي ٿو ته ٽي نعمتون جيڪي مهاجرن، انصارن کي ۽ تابعدارن کي قيامت تائين مان ڏنيون، انهن ٽنهي نعمتن کان انهن شخصن کي بي نصيب ڪري ڇڏبو، اهو الله تعالي قرآن ۾ فرمايو. هيء ٽين جماعت آهي جنهن جو هتي بيان ٿو ڪري هاڻي ٻه جماعتون ٿي ويون والذين جاءوا من بعدهم جيڪي پوء آيا يقولون ربنا چون ٿا الله اسان کي بخش اغفر لنا، اسان کي معاف ڪر، ولاخواننا ۽ جيڪي اسان جا ڀائر، الذين سبقونا بالايمان، جيڪي اسان کان اڳرائي ڪري داخلا وٺي ويا آهن ايمان ۾، الله اسان کي به بخش انهن کي به بخش. ولا تجعل في قلوبنا غلا، اسان جي دلين ۾ کوٽ ۽ وير نه ڪر انهن جي لاء، صحابه جي لاء، انصار مهاجرين جي لاء، للذين آمنوا، جيڪي مؤمن ها، ربنا انک رؤوف رحيم، تون ٻاجهارو آهين، تون مهربان آهين. اها ٽين جماعت، الله ٿو فرمائي، انهن سان به احسان آهي اسان جو. هتي به الله تعاليٰ بيان فرمايو هوڏي مٿي توبه جي ڳالهه پئي ڪئي سورت ۾ مٿي آيو آهي مطلب ته قيامت تائين جيڪي اسلام جي حلقي ۾ داخل ٿيندا ۽ اسلام سان وفادار هوندا نبي ۽ نبي جي جماعت سان وفادار هوندا اها جماعت الله جي رسول جي جماعت آ ان جي نشاني هي هڪڙو اکر ڇا چوندا الله اسان کي بخش اسان جي انهن ڀائرن کي بخش، جيڪي اسان کان ايمان ۾ اڳرائي ڪري رسول تي ايمان آڻي ويا. اسان جي دلين ۾ انهن جي لاء وير ۽ کوٽ نه وجهه. الله تعاليٰ تون مهربان آهه اسان مؤمن آهيون. اها دعا جنهن گهري، اهو انهيء جماعت ۾ داخل آهي. اها دعا جيڪڏهن گهرڻ ۾ روح نه ٿيس صحابه جي لاء نڪري ويو ٻاهر ٿي. الله فرمائي ٿو ته ٽئي نعمتون کسينداسين، بخشيش به هلي ويندي، جنت به هلي ويندي، پاس به نه ڪنداسين انهن کي، ناپاس. الم تر الي الذين نافقو اي نبي تو ڏٺو انهن ڏي جيڪي منافق ها هتي الله تعالي ان منافقن جي ڳالهه ٿو ٻڌائي يقولون لاخوانهم پنهنجي ڀاؤن کي پيا چون ڀائر ڪهڙا هنن جا ڀائر يهودي الذين ڪفروا من اهل الڪتاب اهل ڪتاب چيو، لئن اخرجتم جيڪڏهن توهان نڪتئو لنخرجن معڪم اسان به توهان سان گڏ ولا نطيع فيڪم احدا ابدا ڪنهن جا اسان توهان جي حق ۾ تابعدار نه ٿينداسين اهو رسول توهان تي چڙهائي ٿو ڪري توهان سان ساٿ ٿا پوء جيڪڏهن توهان نڪرڻ تي مجبور ٿيو پوء اسان به مديني ۾ نه رهنداسين اهو هنن سان معاهدو ڪيو ابن ابي منافق وارن وان قوتلتم جي لڙائي ٿي ته اسان مدد ڪنداسين، جي توهان نڪتئو تڙجي ته پوء توهان سان گڏ تڙجي نڪرنداسين. الله اڳ ۾ ٿو چئي والله يشهد انهم لڪاذبون خدا شاهدي ٿو ڏئي ته اهي غدار آهن ڪوڙا آهن ۽ ٿيو ائين غداري ڪيائون. حضرت امام مالڪ ٿو فرمائي جيڪو شخص صحابه ڪرام سان بغض رکندو ۽ انهن جي لاء بدگوئي ڪندو، گفتگو خراب ڪندو، هي جيڪو نه مال غنيمت آهي ان ۾ هن جو حصو ڪونهي بس ڇو ته الله ۽ الله جي رسول سان مدد جو هن رستو اختيار نه ڪيو اهو انهن کي ڏبو آهي جيڪي دين جا خدمت گذار هوندا آهن اهي دين جا دشمن ٿي پيا جيڪي صحابه جا دشمن آهن تنهن ڪري انهن کي فئي مال غنيمت منجهان نه ملندو پوء اهي ماڻهو اهي جيڪي منافق هيا انهن منافقن کي به سمجهو ته ڪجهه نه مليو هو خاص ڳالهه آئي آهي نه مليو هو جو هنن چيو ته توهان جي نڪتئو ته اسان نڪرنداسي لڙائي ٿي ته اسان گڏ لڙائي ڪنداسي خدا جي قدرت پنهنجي گهرن ۾ لڪي ويهي رهيا يهودي ائين ويا هليا نڪري انهن سان هي گڏ نه نڪتا يهودين جي چوڌاري محاصرو ٿيو ته هي گهرن مان نه اٿيا ايڏي غداري ڪيائون سڌي سنئين الله فرمائي ٿو ته ڪوڙا ها ڪوڙن ڪوڙ ڪيو هنن حماقت ڪئي جو انهيء تي گل ڳاهه. ڪو به منافق انهن جي مدد ۾ نه پهتو. آرام سان اهي پنهنجي گهرن ۾ ويهي رهيا. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم جي اهي نڪتا ته هنن سان گڏ ڪونه نڪرندا. لئن قوتلوا جيڪڏهن لڙائي ٿي ته لا ينصرون اهي مدد به نه ڪندا. الله تعاليٰ قرآن اڳي موڪلي ڇڏيو. ائين ٿي پيو. اهو قرآن جو معجزو آهي.

معنيٰ خدا کان نه ٿا ڊڄن، توهان کان وڌيڪ ٿا ڊڄن اهي، بانهم قوم لا يفقهون، بيوقوف قوم توهان جي هٿيار کان ڊڄن ٿا، توهان جي لڙائي ۽ جنگ کان، بهادري کان ڊڄن ٿا. مقابلي جو تاب هنن کي ڪونهي، جنگ ۾ ثابت قدم نه بيهندا، پوء خدا جو خوف اٿن ڇا؟ نه، ڊڄن نه ٿا خدا کان، تنهن ڪري گيدي ٿيا آهن، ڀاڙي ٿيا آهن. ايمان سان اهو ڪم ٿيندو آهي، ايمان ڪونهي، تنهن ڪري شجاعت ۽ بهادري مؤمن جي مقابلي ۾ انهن کي ڪيئن ٿيندي؟ مؤمن هوندو ته مقابلو نه ڪندو، ڪافر آهي ته بهادري ڪانهي. لا يقاتلونڪم جميعا نه لڙندا توهان سان گڏجي، الا في قري محصنة مگر ڪنهن ڳوٺ ڪوٽ ۾ اندر بند ٿي، معنيٰ جيڪڏهن ڪا لڙائي ٻڙائي هنن کي ڪرڻي پوندي، تنهن ڪري توهان سان جنگ ته ڪندا ڪونه. اهي گهاٽا ڳوٺ قلعا آهن، ان قلعن يا ديوارن ۾ اندر بند ٿي، درختن جي ۽ وڻن جي آڙ ۾ لڪي پوء وڙهن. مسلمانن جي ترار کان يورپ جا ڪافر عاجز ٿيا. دو بدو مقابلي ڪرڻ کان ڀاڙي بڻجي ويا. پوء هنن آتشباز اسلحا طريقا جنگ جا ايجاد ڪيا. پري پري کان جيئن باهه اڇلجي. آهستي آهستي اها ڪوشش ڪيون. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته ائين پاڻ کي محفوظ رکي ۽ پوء جنگ ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا جيئن دشمن جو هٿيار اسان تي نه پهچي. اهو مطلب ڇتين تي چڙهي مقابلو ڪندا ۽ ٻيو اهڙي قسم جون حرڪتون باقي سامهون سينو سپر ڪري اچي لڙن اهو ته مسلمان جي بهادري جو ڪم آهي الا في قري محصنة مگر ڳوٺ جيڪي مضبوط ڪوٽن وارا يا او من وراء جدر يا ڀتين جي پريون باسهم بينهم طاقت هن جي اختلاف هن جو پنهنجو پاڻ ۾ شديد آهي ڪافر پنهنجو پاڻ ۾ ئي گهڻو خراب آهن اسلام کان پهرين ڪيترا ڪافر پاڻ ۾ لڙيل ها. مسلمانن جي مقابلي ۾ سڄي طاقت انهن جي ڪا شيء نه هئي. پر پوء جڏهن مسلمان ٿيا ڪيترا ڪافر پوء انهن ۾ طاقت آئي. تحسبهم جميعا تون ڀائيندو آهين هنن کي گڏ قلوبهم شتٰي ۽ دليون انهن جون متفرق آهن. ذلڪ بانهم هن ڪري ته اها قوم آهي لا يعقلون عقل ڪونهين مسلمانن جي مقابلي ۾ ظاهري اتفاق اتحاد نظر ايندو، ڌوڪو نه کائجو. اندر اهي ڦاٽل ۽ ٽٽل آهن بلڪل يڪجهتي انهن ۾ ڪانهي. عقل جيڪڏهن هجن ته سمجهن نمائشي اتحاد انهن کي ڪم نه ڏيندو. مؤمنن کي الله تعاليٰ حقيقي اتفاق ڏنو آهي پاڻ ۾ تڏهن فرمايائين ته واعتصموا بحبل الله جميعا

انهن به پنهنجي سزا جو انجام چکيو. اها به حالت انهن جي ٿي هئي. احد جي لڙائي ۾ جيڪو حضرت سعد کي ڌڪ لڳو هو، ان ۾ اهي سڀ ختم ٿي ويا، جيڪا انهن غداري ڪئي. مثال ان جو اهڙو اٿو. ولهم عذاب اليم انهن کي عذاب دردناڪ ڪمثل الشيطان جيئن شيطان اذ قال للانسان انسان کي چوندو آهي ڪفر ڪر ڪفر ڪر پوء ماڻهو شيطان جي وسوسن ۽ چوڻ تي لڳي شيطان ٻه قسم ٿيندو آهي هڪڙو ماڻهن ۾ ٻيو جنن ۾ جنن وارو اندران اچي دل ۾ وجهندو آهي وسوسا شيطان ٻاهريون ته وري سڌو سئو ماڻهن سان ڪچهري ڪندو آهي. ماڻهو گندن صلاحن ڏيڻ وارو، گندن فيصلن وارو. فلما ڪفر جڏهن ڪفر ڪري وڌو هن، شيطان جي چوڻ تي، قال اني بريء منڪ چوندو مان توکان بيزار آهيان، اني اخاف الله رب العالمين مان ڊڄان ٿو الله کان جيڪو جهانن جو پروردگار آهي. پهرين شيطان انسان کي گناهن جي لاء اڀاريندو، پوء جڏهن انسان دام ۾ ڦاسي ويو، هاڻي چوندس ته مان تو کان پري آهيان، تون ڄاڻ تنهنجو ڪم مان کي ير ڀؤ ٿو ٿئي خدا کان. معنيٰ شيطان پنهنجي دوست کي پاڻ کان بڇڙو ڪري خدا جي آڏو پيش ڪندو آهي. اهڙي طرح نيڪ ماڻهو الله جو ٻانهو وري ڪنهن پنهنجي دوست کي پاڻ کان بهتر ڪري الله جي آڏو پيش ڪندو آهي ته معنيٰ الله تبارڪ وتعاليٰ انهن جي طفيلي ۾ اسان جي گناهن کي معاف ڪري. اهڙو وڏو مسئلو آهي اهو.